ລັດຖະບານອີຣານໄດ້ສົ່ງພວກຕຳຫຼວດ ແລະ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄປຍັງເມືອງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຫາທາງທັບມ້າງການຈະລາຈົນເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນເສຍຊີວິດ ລັດຖະບານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ການປະທ້ວງທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແຕ່ບັນດາຜູ້ສັງເກດການກ່າວວ່າ ນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ຈະແຈ້ງວ່າບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ

ຊາວອີຣານກຳລັງພາກັນປະທ້ວງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ການບໍລິຫານເສດຖະກິດແບບຜິດພາດທີ່ມີມາໄດ້ຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການວ່າງງານສູງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານການເປັ ນຢູ່ຫຼຸດຕ່ຳລົງ ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການໃຊ້ກຳລັງອາດສະກັດກັ້ນພວກປະທ້ວງໄດ້ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າລະບອບການປົກຄອງທາງສາສະໜາດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດດຳເນີນຕໍ່ໄປອີກເໝືອນດັ່ງແຕ່ກ່ອນ The situation has already changed. This is the first time in 40 years. ທ່ານອາຣີມາຮານີກ່າວວ່າ ສະຖານະການໄດ້ປ່ຽນແປງໄປແລ້ວ ນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດໃນຮອບ 40 ປີ ທີ່ປະຊາຊົນອີຣານປະເຊີນໜ້າກັບລະບອບການປົກຄອງໂດຍລວມ ໃນປີ 2009 ແມ່ນການດີ້ນລົນ ຕໍ່ສູ້ຢູ່ພາຍໃນລະບອບການປົກຄອງເອງ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແຕ່ບັດນີ້ບໍ່ແມ່ນແບບນັ້ນແລ້ວ ແມ່ນປະຊາຊົນຕ້ານລະບອບການປົກຄອງ ແລະ ເພາະສະນັ້ນ ລະບອບການປົກຄອງຕ້ອງໄດ້ຄິດຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວກັ ບວ່າຕົນເຮັດຫຍັງໄປ

ຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ທີ່ຈິງແລ້ວ ການໄຫວ້ວອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຄືຊາວອີຣານ ເຊິ່ງເປັນປະຊາຊົນທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ປະຊາຊົນທີ່ມີການສຶກສາ ເຂົ້າໃຈສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຊາຊົນຂອງປະເທດນີ້ ເປັນພັນທະມິດຕາມທຳມະຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ພວກເຮົາຕ້ອງການເຫັນເຂົາເຈົ້າບັນລຸມີອະນາຄົດທີ່ເສລີ ແລະ ເປັນປະຊາທິປະໄຕ ທ່ານເພັນສ໌ໄດ້ຕິຕຽນລັດຖະບານຊຸດກ່ອນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງການສະ ໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງຂັນພຽງພໍຕໍ່ຊາວອີຣານ ເວລາເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະທ້ວງການເລືອກຕັ້ງທີ່ມີການຂັດແຍ້ງໃນປີ 2009 ທ່ານຍັງໄດ້ຕິຕຽນລັດຖະບານໂອບາມາ ທີ່ໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບເຕຮະຣານ The reality is the Iran nuclear deal was so ill-founded because in part it not only did it not ທ່ານເພັນສ໌ກ່າວວ່າ ຄວາມຈິງກໍແມ່ນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄຼຍກັບອີຣານເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ ເພາະວ່າສ່ວນໜຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ອີຣານສາມາດຜະລິດອາວຸດນິວ ເຄຼຍໂດຍການ ຕົກລົງພຽງ 10 ປີເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດພັດທະນາອາວຸດນິວເຄຼຍຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາ 10 ປີແລ້ວ ທ່ານເພັນສ໌ກ່າວວ່າ ການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຕໍ່ອີຣານໄດ້ ເປັນຜົນສຳເລັດ ແລະຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍລັດຖະບານອີຣານ ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳຕ້ອງການຢາກຕື່ມຂໍ້ບັງຄັບໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ມີການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຄືນອີກ ຖ້າອີ ຣານຫາກພະຍາຍາມຫາທາງມີອາວຸດນິວເຄຼຍໄວ້ຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA